From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ທ່ ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳສົ່ງຊີ້ນງົວ ແລະ ຊີ້ນແກະອອກໄປສູ່ຕະຫຼາດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ຂອງຊາວກະ ສິກອນອາຟຣິກາໃຕ້ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການປະຕິຍານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກີຢິບດົນເທົ່າທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ ບົດລາຍງານການແ ນະນຳຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວຂຶ້ນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສຳລັບເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບແລງວັນອາທິດທີ 18 ກຸມພານີ້ ຊາວກະສິກອນໃນອຸດສາຫະກຳຊີ້ນຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະກັບຄືນມາສົ່ງອອກຊີ້ນງົວ ແລະ ຊີ້ນແກະໄປຊາອຸ ດີອາຣາເບຍອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກທີ່ປະຫວ່າງໄປດົນ Kate Bartlett ລາຍງານຈາກຟາມສັດນອກນະຄອນໂຈແຮນເນສເບີກ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າຄັ້ງໃໝ່ ອາດນະສັກ ມີລາຍລະອຽດຂອ ງເລື່ອງນີ້ ຊີ້ນງົວຈາກງົວອາຟຣິກາໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ 150,000 ໂຕ ຢູ່ບ່ອນລ້ຽງທີ່ຢູ່ນອກນະຄອນໂຈແຮນເນສເບີກແຫ່ງນີ້ ມີໄວ້ສຳລັບບັນດາຮ້ານອາຫານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປຫຼາຍໄມລ໌ ໃນຊາອຸດີອາຣາເບຍ ນັ້ນແມ່ນຫຼັ ງຈາກທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບລາຊະອານາຈັກ ທີ່ໃນປີນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກໃໝ່ຂອງກຸ່ມ BRICS Plus ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດພົ້ນເດັ່ນ ເຊິ່ງລວມມີ ບຣາຊິລ ຣັດເຊຍ ອິນເດຍ ຈີນ ແລະ ອາຟຣິ ກາໃຕ້ ແລະ ນຳສະເໜີຕົວເອງເປັນທາງເລືອກແທນໂຄງສ້າງຂອງມະຫາອຳນາດ ທີ່ນຳພາໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກ ທ່ານ ແມັດທິວ ກາຣັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຊີ້ນງົວເປັນສ່ວນ ກາຣັນ ກ່າວວ່າ So Saudi Arabia is firstly a very big market. ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນເປັນຕະຫຼາດທາດໂປຣຕີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍທົ່ວໄປ ພວກເຂົາເປັນຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອ່າວ ດັ່ງນັ້ນ ອາຟຣິກາໃຕ້ຈຶ່ງຫາກໍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ໂຮງງານຕ່າ ງໆໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ດັ່ງນັ້ນ ນີ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍສຳລັບອາຟຣິກາໃຕ້ ປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ BRICS ຂະນະນີ້ແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປ ຣັດເຊຍ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປບຣາຊິລ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງອອກໄປອິນເດຍ ຮ້ານຊີ້ນງົວກາແຣນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດຊີ້ນງົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ທີ່ສົ່ງອອກໄປຈີນ ແຕ່ເຮັດທຸລະກິດຫຼັກກັບບັນດ າປະເທດຢູ່ໃນອ່າວ ແລະ ໃນຕະຫຼາດໂປຣຕີນທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 2 ຕື້ໂດລາ ຂອງພັນທະມິດໃໝ່ ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ຖືກຫ້າມຈາກການສົ່ງອອກໄປລາຊະອານາຈັກທີ່ອຸດົມສົ ມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ທ່ານ ແວນດີເລ ຊີໂລໂບ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງສະພາການຄ້າດ້ານທຸລະກິດກະສິກຳຂອງອາຟ ຣິກາໃຕ້ກ່າວ Countries that have dominated the Saudi market includes the likes of the US. ບັນດາປະເທດທີ່ຄອບຄອງຕະຫຼາດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ລວມມີສະຫະລັດ ອາເມຣິກາໃຕ້ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາຟຣິກາໃຕ້ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຂ້າພ ະເຈົ້າຄິດວ່າ ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກຂອງພວກເຮົາມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ຊາອຸດີອາຣາເບຍຈຶ່ງສະເໜີໂອກາດໃໝ່ໆ ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ທ່ານ ດີວອດ ໂ ອລີວີເອ CEO ຂອງ Red Meat Industry Services ກ່າວວ່າ ການຄ້າກັບຈີນຕິດພັນກັບອຸປະສັກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດ EU ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະເຈາະເຂົ້າໄປ ຊີ້ນງົວຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສົ່ງໄປຕະຫຼາດພ າຍໃນປະເທດ ໂດຍການສົ່ງອອກມີພຽງແຕ່ປະມານ 4 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ລູກຄ້າໃໝ່ເຊັ່ນຊາອຸດີອາຣາເບຍຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ If you look at the Saudi Arabian market they consume 2.4 ຖ້າທ່ານເບິ່ງໄປທີ່ຕະຫຼາດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ພວກເຂົ າເຈົ້າບໍລິໂພກຊີ້ນແດງ 2.4 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ ນັ້ນແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງປີ 2024 ແລະ ທ່ານ ໂອລີວີເອ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວກຳລັງຈະເປີດໂອກາດອື່ນໆຢູ່ໃນກຸ່ມ BRICS Plus ແລ້ວ What we've seen was that on the back of Saudi Arabia ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເ ຫັນແມ່ນວ່າ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການເປີດໃຈໃຫ້ກັບພວກເຮົາຂອງຊາອຸດີອາຣາເບຍ ພວກເຮົາໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບອີຣານໃນທັນທີທັນໃດ ການສົ່ງອອກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄວນມີຜົນດີຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງອາຟຣິກ າໃຕ້ ແລະ ອັດຕາການວ່າງງານສູງ ອານາສັກ ວີໂອເອ
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ລອງກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງມູນຄ່າ 60 ຕື້ໂດລາໃຫ້ຢູເຄຣນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ກໍປະຕິຍາ ນວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກີຢິບ ດົນເທົ່າທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ ເຊັຟ ແຊວດິນ ນັກຂ່າວດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ເຕືອນຣັດເຊຍຢ່າໄດ້ເ ພີ່ມຄວາມຫວັງຂອງຕົນຂຶ້ນໄປຫຼາຍກວ່ານີ້
Ukraine will not surrender and neither will we.
ຢູເຄຣນຈະບໍ່ຍອມຈຳນົນ ແລະ ພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ທ່ານອອສຕິນແມ່ນຜູ້ນຳພາກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ປະສານງານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັງໃນເວລ ານີ້ກໍແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ເພີ່ມຕື່ມ The Kremlin's cruelty is especially clear during another winter of war. Putin's forces brazenly bombard ຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຂອງວັງເຄຣມລິນແມ່ນຈະແຈ້ງເປັນພິເສດໃນລະຫວ່າງສົງຄາມລະດູໜາວອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ກຳລັງຂອງປູຕິນໄດ້ຍິງຖະຫຼົ່ມຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງໃສ່ຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ດ້ວ ຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະ ໂດຣນ ຂອງອີຣ່ານ ນອກນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນຍັງໄດ້ສົ່ງສານເບິ່ງຄືວ່າແນໃສ່ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທີ່ສະມາຊິກສະພາບາງທ່ານຍັງມີຄວາມລັງເລໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການ ຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຂຶ້ນແກ່ຢູເຄຣນ For people of principle and governments of conscience, standing aside while Ukraine fights ສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ມີຫຼັກການ ແລະ ຈິດສຳນຶກຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ການຢືນຢູ່ທາງຂ້າງໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນພວມທຳການສູ້ລົບເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ ນທາງເລືອກ ໃນຂະນະທີ່ 50 ກວ່າປະເທດປະຊຸມກັນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຈ້ອນແຂນເສື້ອຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມເຮັດວຽກ ໄພສ ານ ວີໂອເອ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເງິນທີ່ໜັກໜ່ວງໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ທະນາຄານໂລກແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານລາວຂຶ້ນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສຳລັບເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ພ້ອມທັງຂຶ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມເປັນ 10 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນມີລາຍລະອຽດດ້ານນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ສປປ ລາວ ກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໜັກແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າ ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານຕ່ຳຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂະນະທີ່ມີ ໜີ້ສິນສະສົມເພີ່ມຂຶ້ນ ອີງຕາມທ່ານ Pedro Martins ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສໃນຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ທີ່ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຢູ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ໃນເດືອນທັນວາ 2023 ວ່າ ສິ່ງທີ່ເຫັນຊັດເຈນແມ່ນ ວ່າ ລາຍຮັບທັງໝົດບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 2014 ສິ່ງນີ້ແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ເພາະວ່າ ໂດຍທີ່ມີເສດຖະກິດ ແລະ ກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ພວກເຮົາຄາດວ່າການເກັບອາກອນຈະຖືກປັບປຸງເ ພື່ອໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ສະນັ້ນ ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງການປະຕິບັດງານດ້ານການເກັບລາຍຮັບທີ່ບໍ່ດີ ເຊິ່ງມັນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຫຼາຍ ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງມັນຕໍ່ GDP ລາຍຮັບໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກປ ະມານ 22 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 15 ເປີເຊັນໃນປີ 2022 ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດລົງ 7 ເປີເຊັນ ມັນຫຼຸດລົງຫຼາຍອີ່ຫຼີ ແນວໂນ້ມນີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດໄວ້ເລີຍ ເພາະວ່າໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເຮັດເກນມາດຕະຖານ ພ ວກເຮົາເຫັນວ່າ ເມື່ອປະເທດໃດພັດທະນາຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກັບລາຍຮັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສັດສ່ວນຂອງ GDP ລະບົບພາສີ ແລະ ອາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ມີການຮົ່ວໄຫຼໜ້ອຍລົງ ມີການເກັບແບບເປັນທາງການຫຼາຍຂຶ້ນ ນະໂຍບາຍກໍດີກວ່າເກົ່າ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວປະເທດອື່ນ ເມື່ອເຂົາພັດທະນາຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍມີສັດສ່ວນຂອງການເກັບລາຍຮັບຢູ່ໃນ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມນີ້ແມ່ນໜ້າເປັນ ຫ່ວງ ແລະໃນປີ 2022 ປະເທດລາວແມ່ນໄດ້ອັນດັບທີ 23 ຂອງໂລກ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງສັດສ່ວນທີ່ວ່ານີ້ຕ່ຳທີ່ສຸດ ສະນັ້ນ ທ່ານນາງ ແມຣຽມ ເຊີແມນ ຫົວໜ້າທະນາຄານໂລກປະຈຳມຽນມາ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ໃຫ້ຄ ຳແນະນຳ ຂະນະທີ່ເປີດພິທີກອງປະຊຸມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນວ່າ ການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ອັດຕາພາສີ ແລະ ອາກອນສຳລັບບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ປັບຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຕ່ຳຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານລົງທຶນໃສ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໄດ້ ອາກອນບາງຢ່ າງ ເຊັ່ນ ອາກອນຊົມໃຊ້ສຳລັບຢາສູບ ແລະ ເຫຼົ້າ ຄວນຖືກປັບໂຄງສ້າງຄືນໃໝ່ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານ ເພໂດຣ ຍັງແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານລາວຂຶ້ນອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຫຼື ແວັດຄືນອີກ ຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ມາດຕະ ການທີ່ຜ່ານມາ ລວມທັງການຕັດແວັດ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້ຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ມັນບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ລວມທັງຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມທຸກຈົນທີ່ສຸດ ໄດ້ຫຼາຍພໍ ປານໃດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ອັດຕາແວັດໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 10 ມາເປັນ 7 ເປີເຊັນນັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ສູນເສຍລາຍຮັບຈາກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຢູ່ 30 ເປີເຊັນໃນທັນທີໂລດ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງລັດຖະບານ ຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໄປຕາມທ່າອ່ຽງຂອງມັນເລີຍ ສະນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ສົ່ງຍື່ນເງິນທີ່ປະຢັດໄດ້ຈາກການຕັດແວັດ ໄປໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເລີຍ ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ແມ່ນແຕ່ 10 ເປີເຊັນນີ້ ມັນກໍຍັງແມ່ນອັດຕາແວັດທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດ ແລະ ໃນໂລກ ແຕ່ດັອກເຕີ ມານະ ສຸດທິຈັກ ນັກເສດຖະສາດລາວອາເມລິກັນ ທີ່ປຶກສາຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ປະຈຳລາວ ກັບໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ອັດຕາກອນນີ້ຫຼຸດລົງ ມັນຖືກແລ້ວ ດີແລ້ວ ເພາະວ່າແວັດນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າໃສ່ຢູ່ຮ້ານຂາຍ ມັນເປັນ sales tax ຫຼຸດລົງນີ້ມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຜະລິດຢູ່ໃນລາວນີ້ນະ ສາມາດ ເລື່ອງ competitiveness ນະ ມັນກໍຈະສູງຂຶ້ນ ໃນໄລຍະສັ້ນນີ້ຈະບໍ່ເຫັນ ຫຼຸດລົງປີດຽວ ລາຄາຈະບໍ່ຫຼຸດໃນພາຍໃນປີດຽວ ທະນາຄານໂລກເຫັນນຳມາເຮັດ price ເບິ່ງ price index ບໍ່ເຫັນ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຄວນ ລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບ ານລາວຫຼຸດລົງແທ້ ຈາກ 10 ເປີເຊັນ ຫາ 7 ເປີເຊັນນີ້ ເສຍລາຍໄດ້ປະມານ 100 ປະມານ 120 ກວ່າລ້ານ ໃສ່ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ໃນປີ 2022 ໃດ ອັນນີ້ຂ້ອຍເບິ່ງ ຂ້ອຍຄຳນວນຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານກາງລາ ຍງານ ຊຶ່ງກໍເປັນຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງການເງິນຫັ້ນລະ ສະນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານລາວຄວນໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ເພື່ອເພີ່ມການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງກັບລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ດ້ວຍຮັກທີ່ຜູກພັນ ຂັບຮ້ອງໂດຍທ່ານອຸດອນ ວົງສີ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັ ງໄດ້

ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການສະໜອງຄວາມຄັດຄ້ານຫຼາຍຂຶ້ນຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຕໍ່ການຕັດສິນຄະດີຕ່າງໆ ໂດຍຄະນະຜູ້ພິພາກສ າຂອງສານປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດລາວ ເພາະເຫັນວ່າເປັນການຕັດສິນທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດຍຸຕິທຳ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັ ດ ໃນວັນຈັນທີ 3 ຂອງເດືອນກຸມພາ ຊາວອາເມລິກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນພັກແຫ່ງຊາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນມື້ນີ້ ພິທີການລະນຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງປະທານາທິບໍດີໝົດທຸກຄົນ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທີ່ໄ ດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ໂດຍສະເພາະມື້ລາງທ່ານ George Washington ແລະ ທ່ານ Abraham Lincoln ຜູ້ທີ່ວັນເກີດຂອງພວກເພິ່ນ ຫ່າງກັນພຽງ 10 ກວ່າວັນເທົ່ານັ້ນ ທ່ານ Washington ເກີດໃນວັນທີ 22 ແລະ ທ່ານ Lincoln ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສະເຫຼີມສະ ຫຼອງວັນພັກດັ່ງກ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາກໍໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 1971 ມາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຖືກປ່ຽນຊື່ຈາກວັນເກີດຂອງ Washington ມາເປັນວັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ຫຼື ຍັງເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຂອງທ່ານ Lincoln ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນຕະຫຼອດມາ ເປັນວັນຂອງການຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ ກໍຄືທ່ານ George Washington ທ່ານ George Washington ໄດ້ນຳພາກອງທັບກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເ ອກະລາດຂອງປະເທດຈາກລາຊະວົງຂອງອັງກິດ ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບເປັນຢ່າງສູງ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄັ້ງທຳມິດຂອງວັນເກີດທ່ານໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນປີ 1778 ຢູ່ທີ່ຄ້າຍທະຫານຍາມໜາວຂອງ ກອງທັບກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານ ໃນເຂດຮ່ອມພູທີ່ເອີ້ນວ່າ Valley Forge ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກເມືອງຟີລາເດລເຟຍ ໃນຕອນນັ້ນ ກອງນັກດົນຕີທີ່ປະກອບດ້ວຍນັກຕີກອງ ແລະ ນັກເປົ່າຂຸ່ຍ ໄດ້ສະແດງການບັນເລງດົນຕີໃນໂອກາດວັນເກີດຂອ ງທ່ານ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງສະຖານທີ່ພັກ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານວໍຊິງຕັນໄດ້ກ່າວວ່າ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ດັ່ງກັບການດູໝິ່ນຕໍ່ກະສັດຈອຈ ທ່ານວໍຊິງຕັນບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຫາທາງໃຫ້ມີການລ້ຽງດູ ແລະ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແຕ່ທ່ານເຂົ້າໃຈດີໃນຄວາມຈຳເປັນຂອງການເປັນບຸກຄົນທີ່ມີບຸກຄະລິກໃນການປອງດອງ ເປັນບຸກຄົນທີ່ອາດເຕົ້າໂຮມປະຊາກອນ ແລະ ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຂົາ ທຳງານ ຮ່ວມກັນເພື່ອສິ່ງທີ່ດີໆຂອງປະເທດໃໝ່ ຊາວອາເມຣິກັນທັງຫຼາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຂອງທ່ານວໍຊິງຕັນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການໃນແຕ່ລະປີຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 1799 ເດືອນກຸມພາໄດ້ກາ ຍເປັນວັນພັກແຫ່ງຊາດໃນປີ 1879 ແລະ ມີການຍ້າຍທີ່ເປັນກົດໝາຍຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໄປເປັນວັນຈັນທີ 3 ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 1971 ທ່ານວໍຊິງຕັນໄດ້ກຳນົດຫຼັກການຂອງເຫດການທີ່ເ ກີດຂຶ້ນໃໝ່ ໃຫ້ບັນດາປະທານາທິບໍດີທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ມານຳຫຼັງທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ສຳລັບຕຳແໜ່ງສູງສຸດຂອງປະເທດ ທ່ານໄດ້ນຳເອົາປະເທດຊາດ ເຂົ້າສູ່ທາງດ້ານການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ນຳພາສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບເອກະລາດ ຜ່ານຜ່າຄວາມຍາກລຳບາກໃນດ້ານແຮງງານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສະຖຽນລະພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍການສ ະໝັກໃຈລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ 2 ສະໄໝ ສະໄໝລະ 4 ປີ ແລະ ໂດຍຮັບປະກັນການໂອນອຳນາດໄປໃຫ້ຜູ້ນຳທີ່ຖືກເລືອກມາຮັບຕຳແໜ່ງຕໍ່ຈາກທ່ານ ເປັນໄປຢ່າງສັນຕິ ຊຶ່ງທ່ານ George Washington ກຳນົດຫຼັກການທີ່ສຳຄັນຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທັງໝົດໃນອະນາຄົດປະຕິບັດຕາມ
ນັ້ນແມ່ນບົດບັນນາທິການທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ

ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມ ງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ